ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ຕໍ່ປາກຕໍ່ຄໍກັນ ກໍມີການຊ່າກັນວ່າ ຊາວບ້ານໄທຫຼົງເຂົ້າໄປໃນຊາຍແດນລາວ ຖືກຈັບ ແລ້ວຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ແລ້ວສົ່ງກັບຄືນ ສູ່ເຂດແດນໄທ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ປະ ອອກມາປະຕິເສດຂ່າວດັ່ງກ່າວ ທີ່ວ່າຈັບໄດ້ຄົນໄທລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນແດນລາວ ແລ້ວສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ ວສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານກັບທີ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາທິດນີ້ເນາະ ກະມີຂ່າວທີ່ຄົນໄທ ຄືຊາວບ້ານໄທເນາະ ຫຼົງໄປເກັບເຫັດລ້ຳເຂດແດນລາວ ລະກະ ຖືກທາງການລາວຈັບໄປ ໄປໄວ້ຢູ່ສະຖານກັກໂຕ ລະກະມີການສັກວັກຊີນໃຫ້ ກະເຮັດໃຫ້ສື່ອອນລາຍ ລະກະສື່ ໃຫຍ່ບາງສຳນັກ ກະໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວນີ້ອອກມາເນາະ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນ ທາງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອ ງເນາະ ກະໄດ້ແຈ້ງປະຊາຊົນວ່າ ຂ່າວທີ່ອອກມາ ມັນບໍ່ມີ ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຄົນໄທທີ່ຖືກຈັບ 7 ຄົນນັ້ນ ກະ ກະເປັນເລື່ອງຈິງ ແຕ່ວ່າທາງການລາວຍັງບໍ່ມີການສັກວັກຊີນໃຫ້ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນຂ່າວອອກມາ ລ່າສຸດເ ນາະ ທາງສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະຖານີໂທລະທັດແຫ່ງຊາດລາວ ກະໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ອອກມາເນາະວ່າ ຂ່າວນີ້ກະບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງແຕ່ຢ່າງໃດ ກະຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບຊາບຕ າມນີ້ ອັນນີ້ກະເປັນຂ່າວຂອງສະຖານີໂທລະທັດ ຕອນນີ້ກະຖືກກັກໂຕຢູ່ທີ່ສະຖານກັກໂຕຫຼັກ 21 ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແມ່ນວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນ ຊາວບ້ານຂອງຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ທັງ ທັງ 7 ຄົນນີ້ເນາ ະ ຮູ້ ຮູ້ວ່າບ້ານໃດບໍ່ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນຊາວບ້ານຂອງອຳເພີສິຣິນທອນ ຈັງຫວັດອຸບົນ ຢູ່ຕົງຂ້າມກັບເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກຂອງລາວເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າ ເອີ ມີການເວົ້າວ່າກັນວ່າ 7 ຄົນນີ້ຖືກສັກຢາວັກ ຊີນໃຫ້ ລະກະສົ່ງກັບບ້ານ ລະກະມັນຢູ່ social media ກໍມີການຍໍຫົວຍໍຫາງໂຕເອງຂຶ້ນວ່າ ລາວນີ້ດີແທ້ໆ ຈັບລະກະຍັງສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ ລະກະສົ່ງກັບບ້ານອີກ ບັດນີ້ນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວມາປະຕິເສດ ຜ່ານຂ່າວຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະທາງທີວີນີ້ ກະແມ່ນວ່າມັນອາດຈະເປັນການກະຈ່າງແຈ້ງ ເພາະວ່າອາດຈະມີຄວາມແຕກຕື່ນ ຍ້ອນທີ່ວ່າ ໂອ ຂ້າມໄປລະແປວ່າສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ຟຣີ ຊີ້ກະ 70 ລ້ານຄົນໄທ ກະຊິຂ້ າມໄປລາວໝົດ ກະຊິໄປສັກ ມັນກະຊິ ຢາຂະເຈົ້າກະຊິໝົດ ອັນ ອັນນີ້ມັນເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ມັນກະເປັນ ເປັນເລື່ອງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າທາງສື່ອອນລາຍ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ Facebook ຫັ້ນ ກະມີການ ຮຽກວ່ າເຮັດພາບລໍ້ລຽນກັນວ່າ ຜູ້ໃດຢາກໄປສັກວັກຊີນຟຣີ ກະໃຫ້ໄປຫຼົງຫາເຫັດຫາຂອງປ່າຢູ່ຝັ່ງລາວ ໃຫ້ຝັ່ງລາວຈັບ ລະກະຊິໄດ້ສັກວັກຊີນ ລະກະຊິໄດ້ປ່ອຍໂຕກັບ ຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນສື່ອອນລາຍທີ່ມີການອ ອກມາ ລະກະລໍ້ກັນຫຼິ້ນຊື່ໆ ເປັນ ເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກຂົບຂັນໄປ ແນວໃດກໍຕາມເນາະ ຕອນນີ້ກໍຄືທັງ ທັງ 7 ຄົນນີ້ກໍຍັງຢູ່ ຢູ່ທີ່

ໄປຮອດ ຄືຍົກຕົວຢ່າງ ຊານຟຣານຊິສໂກ ຊິລົງຍົນໄປ ລະກະຕີພາສປອດເຂົ້າປະເທດ ລະກະຍ່າງເຂົ້າໄປຫ້ອງການການແພດໂລດ ລະຂະເຈົ້າກະສັກໃຫ້ໂລດ ອັນນີ້ມີແທ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ຄົນໄທໄປຫຼາຍບໍ່ ເນາະ ຮູ້ ຮູ້ ຮູ້ບໍ່ ຫຼືວ່າດູເດົາໄດ້ບໍ່ ເອີ ມີຂ່າວຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າບໍ່ຫຼາຍເນາະ ມີຂ່າວຢູ່ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ